ان جي قوت ۽ غلبي ۽ دسترس کان پنهنجي جان ڇڏائي ناممڪن آهي. دنيا جي جهان جي حڪومتن منجهان ماڻهو نڪري هيڏي هوڏي وڃي ٿو، مگر رب تبارڪ و تعاليٰ جي حڪومت ۽ قلمرو مان ڪير ٿو نڪري؟ ڪنهن کي آهي ڪا سند، ڪو دليل؟ ماڻهو نڪرندو آهي هڪڙي حڪومت کان ٻي حڪومت ڏي ويندو آهي، پوء پاڻ سان سند کڻندو آهي. جنهن کي پاسپورٽ چوندا آهن الله تعاليٰ ٿو فرمائي توهان کي ڪهڙو آهي پاسپورٽ جو نڪرو رب تعاليٰ جي قبضي قدرت ۾ توهان ڦاٿل آهيو باقي هتي ماڻهو ڪيترا اها استثنا وٺندا آهن موجوده سائنس جي متعلق اها استثنا انهي لاء ٿيل آهي ته ڀئي ماڻهو آسمان ۽ زمين جي گردش ۽ دوري منجهان ٻاهر نڪري سگهي ٿو جهاز ٻهاز تارا ڌارا ٺاهي انهن تي چڙهي غلط آهي اها ڳالهه آسمان جي گردش کان ماڻهو نڪري نه سگهي بابا جيترو قدر هي غور ٿا ڪن ايترو قدر هن کي آسمان پري ٿو نظر اچي هن سج جي منزل وري هي سج ڪنهن اڃا ٻئي سج تي ڦري، وري ٻيو سج پنهنجي آڪهه سميت اڃا ٽئين سج تي ڦري. هي جيڪي ڪهڪشان نظر اچن ٿا، اهي سڀ آسمان جي اندر آهن. ڪروڙين ميل آهن نوري ميل پري، ته به آسمان سڀني جي مٿان ڦريل آهي. ماڻهو ساري دنيا جي سيارن تي فرض ڪريو گهمي ته به آسمان ڪونه نڪري. ڳالهه اها آهي. تنهنڪري اها استثنا ائين ڪم جي ناهي. يرسل عليڪم شواظ موڪليندو الله تعاليٰ توهان جي مٿان باهه جو شعلو من نار هتي ٻڌائي ٿو انسان جو سزا اهڙي طرح جن جي و نحاس ۽ ٽرامو فلا تنتصران پوء توهان مدد هڪ ٻئي جي نه ڪري سگهندؤ جنهن وقت رب تعاليٰ مجرمن کي باهه جي شعلن ۾ وڌو شعلا دونهين سان گڏيل هوندا ۽ ان جون چڻگون پيون نڪرنديون زوردار سزا هوندي سخت

سو رب تعاليٰ ٿو فرمائي ته آسمان جو اهڙو حال ٿي ويندو اهو ڦاٽي ٽڪرا ٽڪرا ٿي ويندو قيامت جي ڏينهن رنگ هن جو ڳاڙهو ڳاڙهو هوندو اها هوندي حالت معنيٰ ايڏي گرمي ۽ ايڏي باهه ۽ ايڏو تاثير نظر ايندو پوء ان ڏينهن توهان کي چاهي

لم يطمثهن انس ولا جان نه ويجهو ٿيو آهي انهن کي ڪو انسان نه ڪي اڳي ڪو جن ڪو به ويجهو نه ٿيو آهي انهن کي اهڙيون مقدس محفوظ الله جي جنت ۾ الله جي ڪهڙي نعمت جو انڪار آهي ڪانهن الياقوت والمرجان شڪل اهڙي هوندي جهڙو ياقوت لال مرجان اهڙو رنگ نفيس چمڪندڙ صاف

ايڏي وڏي انهن ۾ ۾ سبزي هوندي. شديد الخضرت ضاربتان الي السواد اهڙا سخت هوندا گهاٽا انهن جو باغن ۾ سينگار ۽ انهن جي گهاٽائي نهايت پسنديده هوندي آهي

واقع ٿيڻ واري، پوڻ واري، جڏهن، جڏهن پوندي اچي پوڻ واري، معنيٰ نازل ٿيندي قيامت، اچي پهچندي قيامت، ليس لوقعتها ڪاذبه، ناهي ان جي واقع ٿيڻ کي، واقع ٿيڻ تي ڪو ڪوڙ.

۽ انهن ۾ ڪو فرق ڪونه ايندو. ماڻهن جون دعوائون ڪوڙيون غلط ٿي وينديون. جيڪي دنيا ۾ پاڻ کي تسلي ڏيندا ها ان ڏينهن جي خوفناڪيء کان اها تسلي به هنن جي رد ٿي ويندي. واقعت جي معنيٰ قيامت.

قيامت هيٺ کڻي ويندي، معنيٰ وڃي جهنم جي تري ۾ سٽيندي، ٻيو گروهه جنهن کي مٿي اٿاريندي، معنيٰ انهن جو سر بلند ڪندي، ان کي جنت ۾ اعليٰ درجي تي پهچائيندي. وڏا وڏا متڪبر مغرور جيڪي دنيا ۾ سربلند هوندا هئا،

لرزڻ، ڏڪندي زمين ڏڪڻ، زمين کي زلزلو ايندو، بست الجبال بسا، شديد تحريڪ ايندي ۽ ڀري ويندا جبل ڀورا ڀورا ٿي يا ٽٽي پوندا جبل ٽڪرا ٽڪرا ٿي پر ٽٽڻ ۽ ٽڪري ٿيڻ ۾ ڄڻ معنيٰ گهٽيا ڀري وڃڻ تمام پاش پاش ٿي سنهڙو ٿي وڃڻ آ ۽ اهو جو جيئن فڪانت هباء منبثا پوء ڦري ٿي پوندا غبار اڏندڙ جيئن اڏايل غبار هجي دز پوء اها حالت ٿي ويندي جبلن جي اهڙي حالت ٿيندي

هڪڙا دوزخي، عام جنتي، خاص جنتي، ٽي جنسون، دوزخي، عام جنتي، خاص جنتي. ڪنتم ازواجا ثلاثه الله تعاليٰ ٿو فرمائي ٻه صنف هوندا جنت جا هڪڙو صنف جهنم جو مطلب اهو ٿيو ان جو تفصيل، اصحاب الميمنة، سڄي پاسي کان بيهڻ وارا، عرش جي سڄي پاسي کان بيهڻ وارا، جن کي ميثاق وٺڻ جي وقت آدم عليه السلام جي سڄي پاسي کان ڪڍيو ويو هيو، اهي سڄي پاسي وارا. حديث پاڪ ۾ اچي ٿو فرمايو رسول الله صلي الله عليه وسلم

جن جا صفات ڀلا هوندا، احوال عظيم شان هوندا. ڇا چئجن اصحاب يمين جا، سڄي پاسي وارن جي ڪهڙي ڳالهه ڪجي، ڀلا ماڻهو. ٻيو اصحاب المشئمة، ٻيا وري کاٻي پاسي وارا، انهن جي متعلق به ٿيو.

امت رسول الله صلي الله عليه وسلم جي پر جماعت هوندي اڳين جي اها وڏي هوندي جماعت حضور انور صلي الله جي امت منجهان اها ٿوري هوندي ثلة من الاولين و قليل من الاخرين نبي کان اڳ ۾ نبي کان پوء انبوه هوندو اڳين مان ۽ ٿورا هوندا پوين مان لفظن جي معني اها ثلة معني انبوه جماعت شاهه صاحب جن لکن ٿا ته جيڪي پهريون امتون آهن انهن کي اول ڪوٺين پوئين امت رسول الله صلي الله عليه وسلم جي ان کي پوئتي ڪوٺين يعني اعليٰ درجي جا ماڻهو اڳي گهڻا ٿي چڪا آهن پوء گهٽ ٿي چڪا آهن

۽ فوز عظيم. والذين اتبعوهم باحسان کي رضا، جنت ۽ فوز عظيم معنيٰ انهن ٽنهي جماعتن جو نظريو ساڳيو آهي اتباع الرسول ان ۾ هڪڙا پيش پيش آهن ٻيا نصرت ڪندڙ آهن ٽيان انهن جي طريقي کي قيامت تائين زندهه رکندڙ آهن تنهن ڪري نظريو ساڳيو ٿيو پوء انعام سڀني کي ساڳيو مليو

منهنجو زمانو ڀلو آهي، ان کان بعد متصل صحابه جو زمانو، ان کان بعد تابعين جو زمانو. اهي ٿيا اولين ۽ ان کان پوء باقي جيڪي پرتي هن سي هن اهي آخرين انهن منجهان اهڙي درجي جا ماڻهو ٿورا هوندا پر ٿورا صحابه جي شان جو ماڻهو تابعين تبع تابعين جي شان جو ماڻهو انهن جي دور ٽن دورن جي گذرڻ کان بعد قيامت تائين اهڙا ماڻهو ايندا

انهن تي ويٺل هوندا موضون، وضين چئبو آهي جڙاء دار تخت کي. سرر تخت، موضون، معنيٰ جڙاء دار، اهڙن بهتر تختن تي ويٺل هوندا. سون جي تارن سان اهي واڻيل هوندا. موضون، وضين، ان کي ٿو چئجي. وضين جي معنيٰ. اها فضا اهڙي هوندي جو جيئن ڪنهن دؤر ۾ ڪو ويهي يا گول ۾ ويهي ۽ اهي ماڻهو هڪ ٻئي کان پاڻ کي هيٺ مٿي نه سمجهندا ائين به فضا سمجهه ۾ اچي ٿي ته هڪ ٻئي کي پاڻ ۾ هڪ ٻئي کي هيٺ نه مٿي نه سمجهندا

ڪونرا، جڳ جنهن کي چئجي جڳ سان پيالي ۾ سائين ڪنهن گلاس ۾ گلاس ۽ انهن کي هونديون جڳون، پيالا ۽ ڪونرا انهن مان پاڻي وجهي هنن کي ڏيندا. ڪأس من معين ۽ پيالا هوندا صاف ٿيل پاڻي جا ڀريل ڪاس پيالي معين معنيٰ صاف پاڻي اڇو پاڻي تمام جنت جو پاڻي لا يصدعون عنها جو صداع وارا نه ٿيندا انهيء کان صداع چئبو آهي مٿي جي ٻوٽ پيئڻ سان جو انهن کي سور ٿئي دنيا جي اندر ڪيترا پاڻي اهڙا هوندا آهن جي پيئڻ سان مٿي ۾ سور پئجي ويندو آهي ٿڌي پاڻي پيئڻ سان به مٿي ۾ سور بسا اوقات پوندو آهي يا ڪنهن اهڙي قسم جو پاڻي موافق نه هجي ائين نه ٿيندو ولا ينزفون نه ڪي ان پاڻي پيئڻ کان بعد جيڪو هوش خراب ٿيندو جيئن دنيا ۾ ماڻهو جو شراب پيئڻ سان هوش خراب ٿيندو آهي ائين نه ٿيندو. نزف چئبو آهي بڪواس ڪرڻ کي، هوش خراب ٿيڻ کي. لا ينزفون نه بڪواس ڪندا. وفاڪهة ۽ ميوا مما يتخيرون جيڪي پسند ڪن، ميوا جيڪي چاهن، لحم طير گوشت پکين جا، مما يشتهون جيڪي گهرن اهي به ملندا. کاڌا پيتا تمام سٺا ملندا. الله تعاليٰ انهن کي عطا فرمائيندو. ميوو گهرن ته ميوو، گوشت گهرن ته گوشت، مرغوبات هنن کي پورا ڏنا ويندا. بغير محنت ۽ تعب جي، بغير تڪليف ۽ پچڻ ۽ پچائڻ ۽ شڪار ڪرڻ ۽ ڊڪڻ ڊوڙڻ جي. وحور عين ۽ حورون هونديون انهن کي وڏين اکين واريون. حور، حور، چئبو آهي سفيد کي.

هڪ ٻئي تي سلامتي دعا. لغو ۽ بيهوده ڳالهه ڪنهن قسم جي نه هوندي. ڪوڙ نه ڳالهايو ويندو. تهمت ڪنهن تي نه لڳائي ويندي. سلام جو آواز هوندو. جنتي هڪ ٻئي کان خوش هوندا. فرشتا انهن تي سلام چوندا. رب ڪريم جو سلام پهچندو. عزت ۽ اڪرام هوندو. هي سلام جي اڪثريت هن پاسي ڏي اشارو آهي ته آفتن کان، مصيبتن کان، بيمارين کان، رنج روح کان محفوظ هوندا. ايئن سلامتي جي ڪثرت.

قسم قسم جا مزيدار ڦل انهن تي چڙهيل هوندا، طلح منضود ۽ ڪيلا هوندا تهه بتهه، طلح چئبو آهي ڪيلي کي، ان ۾ ڪيلن جا، ڪيوڙن جا وڻ تهه بتهه انهن تي هوندا، ڇو ته انهن جون ڦريون هڪ ٻئي جي مٿان هتي به ائين ڏسڻ ۾ اينديون آهن، اهڙيء طرح سان معنيٰ ڪثرت هوندي انهن ۾. وظل ممدود، سايا لمبا، پاڇا تمام وڏا. اس هروڀرو نظر نه ايندي، گرمي سردي جو سوال ڪونهي، انڌيرو به ڪونه هوندو. صبح کان بعد طلوع شمس تائين جيئن روشني صاف هوندي آ، اهڙيء طرح سان صاف روشني هوندي. ۽ اهي پاڇا ڊگها جو مطلب هي آ ته جيڪڏهن گهوڙي کي ڊوڙايو ته ننڍو پاڇو هڪ سؤ ورهيه جي پنڌ تي ڪو گهوڙو وڃي تڏهن پار ڪري. ۽ وڏو پاڇو پنج سؤ ورهيه جو پنڌ ڊوڙي پوء اهو روزي جو وڻ هوندو. روزي جو وڻ هوندو. فرض جا روزا پنج سؤ ورهيه جي پنڌ جو سايو اهو وڻ ڪندو. گهوڙو ڊوڙائجي تڏهن پهچي پرينء تائين. ظل ممدود جو مطلب آ ان جي مقابلي ۾ الله ٿو ڄاڻي پنهنجي مراد کي. فرض ۽ نفل جي فرق ۾، نفل جو روزو ڀلي سؤ. ورهيه جي پنڌ جو پاڇو رکندو هجي وڻ جيڪو انهيء مان پيدا ٿيو ماء مسڪوب سڪب هارڻ کي چئبو آهي اسڪب الماء معنيٰ پاڻيء کي هار معنيٰ پاڻي وهندڙ ايڏا پاڻي وهندڙ عجيب قسم جا سهڻي نموني واهيون وڏي قريني سان، وفاڪهة ڪثيرة ۽ ميوا هوندا تمام گهڻا، فاڪهة ڪثيرة ميوا گهڻا. روايت ۾ اچي ٿو ته پاڻي جا جيڪي واهه هوندا اهي زمين جي مٿان هيئن هلندا کڏ کوٽي پوء پاڻي کي بند ڪري هلائبو آهي ٻن ڪڙن ۾ ٻن پاسن ۾ ائين نه ائين پاڻي جي واهي پئي مٿون وهندي هيڏانهن هوڏانهن به بند هجي ائين نه ۽ ان جو مثال ته ڏٺو ويو هو جو موسيٰ عليه السلام جڏهن لٺ ماري هئي ته پاڻي بيهي رهيو هو هتي دنيا جي جهان ۾ بيهي پيو معجزي طور جنت جو سارو وجود ئي معجزو آهي انسان جي عاجزي آهي

اسان انهن، حور، کي، حورن کي، اسان پيدا ڪيو آهي پيدا ڪرڻ، فجعلناهن ابڪارا، اسان انهن کي ڪري ڇڏيو آهي ڪنواريون، عربا، پيار ڪرڻ واريون، اترابا، هم عمر، ترب، معنيٰ هم عمر، عرب، الغنج، اهي ٻئي معنيٰ هئن پيار ڪرڻ جون، عر، عرب، غنج، اهي عربي اکر آهن جن جي معنيٰ ٿئي ٿي.

۽ پوئين ۾ جيڪي، اصحاب السابقون جيڪي ثلة قليل من الاخرين ها، انهيء درجي ۾، سابقين جي درجي ۾، اهي ماڻهو ٻئي ٻئي ٽولي ۾ گهٽ هوندا، پر هي اصحاب اليمين اڳين ۾ به گهڻا ته پوئين ۾ به گهڻا. اهو عام درجو آهي.

يعني توهان کي اصحاب اليمين، ان اڳين جماعت، ۾ به تمام گهڻا ملندا، وري پوئتي قيامت تائين به تمام گهڻا ملندا. اها معنيٰ ٿيس يا اڃا پهرين معنيٰ، نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کان اڳ ۾ اصحاب اليمين اڳي به گهڻا هوندا، نبي سائين جي امت ۾ به انبوهه گهڻا هوندا. ٻي معنيٰ اها. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال جيڪي کٻي پاسي رهوندا انهن جو تفصيل، حالات جو بيان في سموم.

گرمي هوندي، تپت هوندي، پاڇو جيڪڏهن ڏسڻ ۾ ايندو ته سخت دونهون، ڪارو دونهون، انهي ڪاري دونهي ۾ بيٺل هوندا. پاڇو جو لا بارد ولا ڪريم نه اهو ٿڌو هوندو نه ڪي عزت وارو. دوزخ جي باهه جو دونهون، انهي جا ڪڪر ڪارا ٿي بيهندا، اهو ڄڻ پاڇو پيو نظر ايندو. نه جسماني راحت ته نه روح کي آرام، نه ٿڌ پهچي نه ڪو فرحت، نه ڪو انهي ۾ عزت اچي نه ڪو آب، ذلت ۽ خواري،

الصحت والفراغ، هڪڙي صحت، انهيء ۾ به ماڻهن ڌوڪو کاڌو آهي، جو اهي پنهنجي صحت مون الائي ڪيترو نيڪيء جو ڪم ڪن ها، خلق خدا جي خدمت ڪن ها، دين جي خدمت ڪن ها، ديندارن جي خدمت ڪن ها، پاڻ دين سکن ها، محنتون ڪن ها. طالب العلم جيترو پڙهن، طالب علم جو جوانيء جو زمانو آهي، پوء ماڻهو جڏهن. ضعيف ٿو ٿئي پوء اوتري نه محنت ڪري سگهي نه ڪجهه ها اها محنت جيڪا پهرين آهي ساري عمر ماڻهو کي ڪم اچي ٿي تنهن ڪري صحت تمام وڏي شيء الله تعالي جو خزانو آهي انهي ۾ جيترو ٿي سگهي ماڻهو اڇلجي پنهنجي رب جي پاسي ڏي پوي ۽ ٻيو فراغ واندڪائي ماڻهو جي عمر طبقا ٿي رکي هڪڙو اهڙو زمانو بي غمي ۽ فراغت جو آهي جو ان تي ڪو بار وزن ڪونهي جڏهن پنهنجي وڏن تي بار آهن ته پوء انهي وقت ۾ به ماڻهو انتهائي محنت ڪري، ڪوشش ڪري، خدمت ڪري، جيترو ٿي سگهي پنهنجي علم سان فراغت ۾. پوء جڏهن مصروف ٿئي ٿو ماڻهو، پٽ کوهه ۾ اچي ٿو وڃي، پوء ته اهي خدمتون يا اهي محنتون يا اهي ڪمالات هاڻي حاصل نه ٿو ڪري سگهي. پوء هنن ماڻهن کي. اتي، جهنم ۾، ان لاء رکيو ويندو جو انهن پنهنجي اهڙي ٻن نعمتن جو قدر ڪونه ڪيو، هڪڙي صحت ٻي فراغت. مترفين معنيٰ خوشحال هيا پر هنن قدر نه ڪيو. ڪانو يصرون علي الحنث العظيم اهي ضد ڪندا هيا وڏي گناهه تي، جنهن گناهه تي چڙهن، جنهن ضد تي اچن، جنهن برائيء جي موڙ ۾ وڃن، پوئتي موٽڻ جو سوال ئي ڪونه، ضد ڪري بيهن. پوء اڄ اهي اهڙي گرم هوا، اهڙي گرم سائي ۽ اهڙي گندي ماحول ۾ زندگي گذاريندا. ڪانو يقولون چوندا ها. چئبو هو نه ته بابا توهان خيال ڪيو، سمجهو، ائذا متنا جڏهن مري وينداسين ڪنا ترابا پوء ٿي وينداسين مٽي، وعظاما ۽ هڏيون، ائنا لمبعوثون پوء اسان اٿاريا وينداسين. اعتراض ڪندا ها انهي ڳالهه تي. چوندا ها عقل ۾ نه ٿو اچي.

توهان اهو فڪر نه ڪيو، ان تي ايمان آڻيو، انڪار نه ڪريو، ثم انڪم ايها الضالون، پوء اجهو، اي گمراهؤ، المڪذبون، الله جي دين کي، رب جي واعدن کي، نبين جي ٻڌايل ڳالهين کي، پروگرامن کي ڪوڙي ڪرڻ وارؤ، لآڪلون، هاڻي کائيندڙ آهيو، من شجر من زقوم، وڻ کان جيڪو وڻ هوندو ٿوهر جو، هاڻي سائين ٿوهر جي وڻ مان توهان کي کائڻو پوندو. وڻ آهي هڪڙو خبيث، جهنم جي تري ۾ ٿو پيدا ٿئي، باهه جي تئو تي ٿو پيدا ٿئي، بوء هن جي تمام بد آ، مزو هن جو تمام خراب آ، اهڙي قسم جو گندو وڻ، هنن کي لڳندي بک، پوء چئبو ته اهو وڃي چرو کائو، پوء جهنم ۾ ان کي چڪ هڻي کائيندا، فمالئون منها البطون پوء انهي منجهان پيٽ ڀريندا، اچي پوء اهو سائين هنن کي نڙيء ۾ جڏهن اٽڪندو.

جن الله سان، الله جي دين سان، قرآن سان، نماز سان، روزي سان، جهاد سان، ختم نبوت سان، نيڪي جي ڪمن سان انصاف دنيا ۾ نه ڪيو، الله تعاليٰ وٽ اهو انصاف آهي بدلي ۾ الله فرمائيندو هنن کي نحن خلقناڪم چونداسين ائين اسان سان ڇو ٿيو؟ الله فرمائيندو اسان توهان کي پيدا ڪيو اسان توهان جا خالق هياسين فلولا تصدقون پوء توهان ڇو نه اسان کي سچو ڪيو؟

پوء توهان کي اسان هيڏو انسان ڪيو، اهو انصاف ڪونه هو توهان وٽ، ائين پاڻي جي قطري مان ٿيندو آهي؟ يا اسان جي خالقيت ايتري قدر توهان سان شامل حال ٿي، اانتم تخلقونه توهان انهي کي پيدا ڪندا هئو ام نحن الخالقون يا اسان پيدا ڪندا هئاسي جو اڄ توهان انڪار ڪري بيهي رهيا آهيو پوء جوان بڻجي

وري اٿڻ ٿيندو موت کان بعد اهو حصو نٿو مڃي ٻه حصا مڃي ٿو هڪڙو حصو نٿو مڃي وما نحن بمسبوقين توهان ناهيو اسان کي عاجز ڪندڙ ناهيون اسان اسان توهان کان عاجز مسبوق معني ڪو اڳرائي ڪيل هجي جو ٻيو ڪنهن کان زور پئجي وڃي توهان اسان کان زور پيل زور پوندڙ نه آهيو اسان زور پيل ناهيون توهان کان عاجز ناهيون مطلب عليٰ ان نبدل امثالڪم انهيء ڳالهه ۾ اسان عاجز نه هياسون جو بدلايون توهان توهان سان، بدلائي ڇڏيون توهان جي مثل تي، توهان جي طرح ٻين ماڻهن کي، ٻيا ماڻهو آڻي اسان اهي انهيء جاء تي رکون، اسان ان تي قادر هياسين، وننشئڪم في ما لا تعلمون ۽ توهان کي اٿاري کڙو ڪريون في ما انهيء شيء ۾ جو لا تعلمون توهان نه پيا ڄاڻو، مطلب هي آهي ته توهان کي اهڙي هڪڙي جهان ۾ وٺي وڃون، جو توهان جي جڳهه تي وري ٻي خلق اچي آباد ڪريون، توهان کي اهڙي ملڪ تي نيون جو توهان انهي کي ڄاڻو ئي ڪونه پيا، انهي تي اسان قادر ڪونه هياسي، توهان ويئو رهيا پويان ٻيا آيا، هتي توهان آيا هئا نه، توهان انهي کي ڪجهه نه سمجهندا آهيو، ولقد علمتم النشاة الاوليٰ توهان پهرين پهرين پنهنجي زندگيء کي سڃاتو هو.

پوء وري اهي ڳالهيون ٺاهي اسان جي ان قدرتي واقعي کي پنهنجي حوادث ۾ تاويل ڪري بي معنيٰ ڪري پيا ڇڏيو حالانڪه اسان جي طرفان گرفت هئي پڪڙ هئي جنهن کي توهان هاڻي بي معنيٰ ٿا بڻايو بيڪار ٿا ڪري ڇڏيو پنهنجيون تاويلون ڪري پوء چوندا آهي انا لمغرمون يار اسان ته قرضدار ٿي وياسي هيل فصل نه ٿيو اڙي نه ٿيو فصل ته اهو ڪنهن نه ڪرايو تنهنجي بي فرماني الله جي طرفان عذاب آيو

پاڻي سان ڀريل رڳڙجن ته باهه پيدا ٿئي، انهن ۾ باهه توهان رکي آ ڪين مان رکي آ؟ نحن جعلناها تذڪرة اسان توهان کي ان باهه کي ڪيو آ تذڪرو، ياد ڏيارڻ جي لاء، توهان کي ڳالهه سمجهه ۾ اچي، ومتاعا ۽ اهو سامان آهي للمقوين جهنگل وارن جي لاء.

مگر پاڪ آهي. يا نفي آهي هتي يا ٻي معنيٰ نفي بمعنيٰ نهي هجي انهيء قرآن ڪريم کي جيڪو اهو ڪتاب آهي محفوظ پوشيدو انهيء کي هٿ لائيندا آهن پاڪ معنيٰ دنيا جي اندر جيڪي وضو ڪيل هجن طهارت هنن کي ٿيل هجي ننڍي وڏي انهي طهارت وارا ماڻهو ئي ان قرآن کي هٿ لائيندا آهن ٻيا هٿ نه لائيندا آهن.

انهن کي انهيء ڳالهه جو پتو نٿو پوي ته جڏهن هن جو ڪنهن عزيز جو، رشتيدار جو يا پياري ماڻهو جو ساهه نڪري ۽ ساهه اچي حلق تي پهچي پوء ان وقت ۾ ايڏيون سختيون هن تي گذرن توهان سڀ بي وس ويٺا هوندا آهيو يا ته وري ويٺا ڏسندا آهيو پريشانيء ۾ ته ڇا حال ٿو ٿئي رب تعاليٰ ٿو فرمائي ته اسان اتي هوندا آهيون منهنجا فرشتا اتي هوندا آهن ۽ توهان کي پتو به انهيء ڳالهه جو ڪونه پوندو آهي توهان جو ان جو ساهه اسان ڪڍرائي کڻي وٺندا آهيون پوء

پوء توهان ڇو نه ٿيو؟ لولا، لا جي معنيٰ نه، لو لا معنيٰ ڇو نه، ان ڪنتم جيڪڏهن توهان هجو ها ان وقت ۾ غير مدينين نه بدلي ڏيڻ وارا ڇو نه ٿيو توهان ڇو ٿي پيو توهان ان وقت ۾ نه بدلي ڏيڻ وارا معنيٰ ان جي هي آهي ته جڏهن توهان اهو ايترو مجبور پاڻ کي ڏٺو ته رب جيڪو مهربان هيو پوء ان وقت ۾ توهان حساب ڪندڙ ڇو نه ٿيئو توهان نه حساب ڪندڙ ٿيئو وٺو ها حساب سان ڇو ائين ٿيو جو توهان نه حساب وٺندڙ ٿيئو